ປະຊາຊົນໃນເຂດພື້ນທີ່ຮາບຕ່ຳຂອງລັດວິກຕໍເຣຍ ຂອງອົດສະຕຣາລີ ທີ່ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງນະຄອນເມລເບີນ ໄດ້ຮັບແຈ້ງວ່າມັນຊ້າເກີນໄປແລ້ວທີ່ຈະເດີນທາງອອກໄປ ເນື່ອງຈາກມີນ້ຳຖ້ວມເພີ່ມຂຶ້ນ ພ າຍຫຼັງຝົນຕົກໜັກທຳລາຍສະຖິຕິ ຊາວບ້ານຄົນອື່ນໆ ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳໃຫ້ຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນສູງ ພາຍຫຼັງທີ່ແມ່ນ້ຳຕ່າງໆ ລົ້ນຕາຝັ່ງຂຶ້ນຖ້ວມ ພ້ອມນັ້ນກໍຍັງໄດ້ມີການອອກຄຳເຕືອນກ່ຽວກັບໄພດິນເຈື່ອນ ໃນເມືອ ງເຢ ເຊິ່ງຢູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນເມລເບີນໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ 115 ກິໂລແມັດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສຸກເສີນກ່າວວ່າ ໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງນີ້ອາດຈະເປັນເຫດການໜຶ່ງໃນຮອບ 200 ປີ ບ້ານເຮືອນບາງຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ ກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມໃນປີ 2022 ໄດ້ຖືກນ້ຳຖ້ວມອີກຄັ້ງ ວິກຕໍເຣຍເປັນລັດຫຼ້າສຸດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບອາກາດໃນລະດູຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ ສະພາບອາກາດທີ່ປຽກຊຸ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ໄດ້ພັດເຂົ້າລັດຄວີນສແລ ນ ລັດທາງພາກເໜືອ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນເຕືອນວ່າ ຈະມີຝົນຕົກໜັກ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມກະທັນຫັນ ປາກົດການໄພທຳມະຊາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນໃນບັນດານັກກາ ນເມືອງ ນັກເຄື່ອນໄຫວດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກພາວະໂລກຮ້ອນ ໃນວັນອັງຄານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແອນໂທນີ ອາລບານີສ ກ່າວຕໍ່ບໍລິສັດອອກອາກາດຂອງອອສເຕຣ ເລຍວ່າ ລັດຖະບານກຳລັງພິຈາລະນາສ້າງກອງກຳລັງບັນເທົາທຸກ ເພື່ອຊ່ວຍກອງທັບຮັບມືກັບໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ Tragically in this beautiful country of ours natural disasters ເປັນທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈທີ່ໃນປະເທດທີ່ສວຍສົດງົດງາມແຫ່ງນີ້ ໄພພິບັດທ າງທຳມະຊາດແມ່ນກຳລັງເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບແຈ້ງວ່າ ນັ້ນເປັນຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໜ້າເສຍດາຍທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຫັນມັນເກີດ ຂຶ້ນໃນທາງປະຕິບັດ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຖືກຖະຫຼົ່ມໂດຍຝົນຕົກໜັກຈາກອະດີດພາຍຸໄຊໂຄລນເຂດຮ້ອນ ໃນຂະນະທີ່ພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງປະເ ທດ ກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບໄຟໄໝ້ປ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຝົນຈະຢຸດຕົກແລ້ວຢູ່ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ແຕ່ຄາດວ່າລະດັບນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຕ່າງໆ ຈະສູງຂຶ້ນເປັນເວລາຫຼາຍວັນ ໃກ້ກັບເມືອງບຣິສເບນ ພາຍຸຝົນຟ້າຄະນອງຮຸນແຮງໃນ ວັນອັງຄານ ເຮັດໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມກະທັນຫັນ ໄພນ້ຳຖ້ວມເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ອອສເຕຣເລຍຕ້ອງອົດທົນກັບເຫດການໄຟໄໝ້ປ່າທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນດຳຂອງປີ 2019 ຫາ 2020 ຕິດຕາມມາດ້ວຍໄພນ້ຳຖ້ ວມຄັ້ງຮ້າຍແຮງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ຝັ່ງຕາເວັນອອກຂອງປະເທດໃນປີ 2022 ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍໄດ້ອອກກົດໝາຍເພື່ອຫຼຸດການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນລົງ 43% ຈາກລະດັບປີ 2005 ພາຍໃນປີ 2030 ແລະ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້ າໝາຍການປ່ອຍອາຍແກັສພິດເປັນສູນພາຍໃນປີ 2050 ອານາສັກ VOA